ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ນີ້ແມ່ນກັບເລັກ ທອງວິລຸຍ ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຂດຊົນນະບົດ New South Wales ກ້າວເຂົ້າລັອກດາວຄັ້ງທຳອິດ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັ ບເດດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນອົດສະຕຣາເລຍ 21 ກໍລະກະດາ 2021 New South Wales ບັນຍັດລັອກດາວຄັ້ງທຳອິດໃສ່ເຂດເທດສະບານຕ່າງໆຂອງ Orange Cabonne ແລະ Blayney Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ 22 ຄົນ ທີ່ທຸກກໍລະນີໃໝ່ນັ້ ນມີສາຍຜູກພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງປັດຈຸບັນ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ New South Wales ແລະ Victoria ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ South Australia ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໜຶ່ງລາຍ ເຮັດໃຫ້ບ່ອນທີ່ເປັນມີ 6 ຄົນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ 110 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍມີ 43 ຄົນຈາກຄົນທີ່ເປັນ ຕິດແປດໄດ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຈາກແຕ່ມື້ນີ້ ນາຍຈ້າງທີ່ບັງຄັບລູກຈ້າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປບ່ອນເຮັດວຽກ ຈະຖືກປັບໃໝຄາທີ່ 10,000 ໂດລາ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ຂອງສະຖານທີ່ຂອງກໍລະນີຕ່າງໆ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ nsw.gov.au ຂີດທັບ covid ຂີດ 19 ຂີດທັບ latest ຂີດ news ຂີດ and ຂີດ updates hashtag nsw ຂີດ covid ຂີດ 19 ຂີດ case ຂີດ location ລັອກດາວຂອງປັດຈຸບັນນີ້ຖືກຕໍ່ດົນນານອອກ ຈົນຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳ ຂອງວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງ ທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ໃນເວລານີ້ມີບ່ອນກວດ 82 ແຫ່ງທົ່ວ South Australia ແລະ ບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 52 ແຫ່ງ ໃຫ້ກວດເບິ່ງບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍເຂົ້ າເບິ່ງ sahealth.sa.gov.au ຂີດທັບ wps ຂີດທັບ wcm ຂີດທັບ connect ຂີດທັບ public plus content

Western Australia ກໍບັນຍັດຄວາຣັນຕີນ 14 ມື້ ໃສ່ຄົນເດີນທາງຈາກ South Australia ບຸນ Eid al-Adha Festival of Sacrifice ຈະຈົບສິ້ນລົງໃນວັນສຸກທີ 23 ກໍລະກະດາ 2021 ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນໄລຍະການກາບໄຫວ້ ໂດຍເລືອກເອົາກ ານກັກໄວ້ຢູ່ເຮືອນ ລົບລ້າງການເຕົ້າໂຮມກັນອັນໃຫຍ່ໂຕ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ໃສ່ຜ້າຜົມ ການກັກໄວ້ຂອງໂຕເອງ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ການຕ້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງ

ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຖືກປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smartraveller ຄື smartraveller.gov.au ຂີດທັບ C ໃຫຍ່ O ໃຫຍ່ V ໃຫຍ່ I ໃຫຍ່ D ໃຫຍ່ ຂີດ 19 ຂີດທັບ trying ຂີດ get